ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ ທີ່ຄົນລາວນອກລາວໃນ ຢູ່ກິນແບບສັນຕິວິທີກັນ ແລະ ຕ່າງຜູ້ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມກັນໃນແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ວ່າ ໃນຫຼາຍປີຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຄົນລາ ວນອກກໍໄປເບິ່ງໄປຊົມສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ຄັນວ່າບາດກັບມາແລ້ວ ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງເລົ່າເລື່ອງລາວອັນແຕກຕ່າງກັນຕ່າງໆ ແນ່ນອນ ວັນເວລາ 40 ປີຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ ນີ້ແປວ່າທຸ ກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນລາວມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມວັນເວລາ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະບົບລະບອບແບບກຳແໜ້ນ ຮອບດ້ານ ໂດຍລະບົບລະບອບພັກໜຶ່ງພັກດຽວມີອຳນາດ ຄືພັກປະຕິວັດປະຊາຊົນລາວ ຄືພັກຄອມມູນິດລາວ ແນ່ນອນ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນລາວມີຂຶ້ນ ແລະ ຍັງຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເບິ່ງຄັກໆແລ້ວ ຕ້ອງທຽບເທົ່າກັບຕ່າງປະເທດ ລອງຄິດເບິ່ງດູວ່າ ອຳເພີສີຊຽງໃໝ່ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ແຕ່ກ່ ອນແຕ່ກີ້ມີຫຍັງແດ່ ມັນເປັນບ້ານເລັກໆນ້ອຍ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອນບາງຜູ້ບາງຄົນຂີ່ກົງຢາງຂ້າມຂອງທີ່ຂອນຂຽວ ຫົວຫາດດອນຈັນ ໄປສອນປະກາດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງເມືອງສີຊຽງໃໝ່ໄດ້ ແຕ່ບັດນີ້ມັນ ໃຫຍ່ມັນໂຕ ແລະ ມີທຸລະກິດຕ່າງໆນານາມາກມາຍ ໜອງຄາຍກໍຄືກັນ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ກໍບໍ່ມີຫຍັງເປັນຕາໄປເບິ່ງໄປຊົມ ຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ຖືກກວ່າທີ່ຂາຍກັນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ແມ່ນມີຢູ່ແຕ່ໃນຖະໜົນແ ຄມຂອງຂ້າງບ້ານ ກິມໄກ່ເທົ່ານັ້ນ ຄືທ່າສະເດັດ ເມືອງທ່າບໍ່ ອຳເພີທ່າບໍ່ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍກໍຄືກັນ ພໍໄປເບິ່ງໄດ້ແຕ່ແຄມຂອງເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນວຽງຈັນມັກຈະໄປຕັດເກີບ ເພາະຕັດເກີບໜາທີ່ນັ້ ນ ມັນດີ ແລະ ລາຄາຖືກດ້ວຍ ມາບັດນີ້ເມືອງທ່າບໍ່ກໍໃຫຍ່ໂຕເອົາແທ້ເອົາວ່າໄປໝົດ ຈັ່ງໃດກໍດີ ກ່ຽວກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ບາງຜູ້ບາງຄົນໄປຊົມເບິ່ງນັ້ນ ຫຼື ໄປຢ້ຽມຢາມຍາດຕິພີ່ ນ້ອງກໍດີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດຄົນລາວທ່ານໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ທ່ານໄປຮູ້ໄປເຫັນໃນຫຼາຍເຂດແດນຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ໃຫ້ຮູ້ນຳດັ່ງນີ້ ທ່ານແລງ ອິນທິກຸນ ຕາມທີ່ຊາບນີ້ເນາະ ແມ່ນວ່າທ່ານໄປທ່ຽວຫຼ າຍບ່ອນຫຼາຍທີ່ແຫຼະ ເຊັ່ນວ່າໄປໄທໄປລາວ ໄປບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ນະ ທີ່ວ່າໄປຫັ້ນແມ່ນວ່າທ່ານໄປຈັກມື້ຈັກວັນເນາະ ໄປເດືອນໜຶ່ງ ໄປໃສແດ່ ໄປລາວ ຂຶ້ນໄປທາງພາກເໜືອ ໄປອຸດົມໄຊ ໄປຫຼວງນ້ຳທາ ໄປບໍ່ແຕ ນ ແລ້ວກໍກັບລ່ອງມາ ແລ້ວເມືອຢ້ຽມບ້ານ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ແບບນີ້ ກໍໄປຫຼິ້ນຢູ່ນອນບ້ານສອງຄືນ ອັນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າທ່ານໄປພາກເໜືອລາວ ໄປຮອດ ອັນ ບໍ່ແຕນຫັ້ນນະ ບໍ່ແມ່ນເອົາເງິນໄປຖິ້ມໄວ້ກາຊີໂນ ຊ່ວຍ ເສດຖະກິດຈີນຫຼາຍເຕີບບໍ ບໍ່ເຂົ້າ ບໍ່ເຂົ້າ ເປັນຫຍັງບໍ່ເຂົ້າ

ມ່ວນເປັນທຳມະຊາດຢ່າງໜຶ່ງ ເຂົ້າມາໄທກໍມີໂຄງສ້າງແປງນັ້ນແປງນີ້ ມັນກໍຄວາມຄຶກຄື້ນກໍຄົນລະຢ່າງ ມັນກໍບໍ່ຄືກັນ ອັນໜຶ່ງທ່ຽວປ່າ ອັນໜຶ່ງທ່ຽວໃນເມືອງ ມັນກໍແຕກຕ່າງກັນໄປ ທີ່ວ່າ ການທີ່ເວົ້າມ່ວນ ມັນກະ ມ່ວນຄືກັນ ມ່ວນທຳມະຊາດ ອື ແດ່ ລະກໍມ່ວນໄປທີ່ເຫັນຂອງສວຍຂອງງາມແດ່ຊິເຕີ ໂອ ມັນບໍ່ຄືກັນດອກ ອື ແປວ່າໄປ ໄປ ໄປໄທກັບໄປລາວບໍ່ຄືກັນ ໄປໄທນີ້ເຫັນຄວາມຈະເລີນ ລະກະໄປລາວເຫັນທຳມະຊາດແ ມ່ນບໍ່ ເອີ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ແປກໆທີ່ທ່ານເຫັນຢູ່ໃນລາວ ໄປທ່ຽວບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ນີ້ມີຫຍັງແດ່ ບໍ່ຊ່າງທີ່ເວົ້າ ມັນກໍອັນໃດກໍມີແປກໆ ມັນກໍມີຖະໜົນຫົນທາງ ອັນໃດກໍ ມັນກະດີໝົດ ປູຢາງປູນັ້ນ ທາງດີໝົດ ອື ຕັ້ງແຕ່ລີລະຄົງຊ າພີ້ຂຶ້ນໄປຮອດບໍ່ເຕັນພຸ້ນ ມັນກໍທາງກະດີໝົດ ສິ່ງ ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າທາງນີ້ກະດີໝົດນີ້ ຄັນທຽບເທົ່າກັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເທົ່າກັນບໍ່ ມັນກໍ ເຮົາມັນພື້ນທີ່ລາບ ເຂົາມັນພື້ນທີ່ພູດອຍ ມັນກະຕ່າງກັນແນວນີ້ ຄົ ດໄປຄົດມາ ຄືທາງຫຼວງພະບາງນີ້ລະ ຫຼວງພະບາງວຽງຈັນນີ້ລະ ແຕ່ວ່າຫົນທາງມັນບໍ່ດີປານໃດຕິ ເພາະວ່າຫົນທາງບໍ່ສ້າງທີ່ວ່າມີຄຸນນະພາບສູງນະ ມັນບໍ່ ບໍ່ຄືກັບຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຊັ່ນວ່າ Highway ຕ່າ ງໆນີ້ນະ ອັນນັ້ນມັນບໍ່ມີ ມັນມີກໍ Two Way ໂອ Two Way ນ້ອຍຢູ່ ນ້ອຍຢູ່ ເອີ ລະບາດນີ້ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງປະຊາຊົນບ້ານນອກບ້ານນາທີ່ທ່ານໄປເຮັດນີ້ ໄດ້ເປັນແນວໃດ ໂອ ເຂົາກໍສົມຄວນຢູ່ ຫາຂົບຫາກິນກໍງ່າຍຂຶ້ນ ອື ກະດີກວ່າແຕ່ເກົ່າແຕ່ຫຼັງຫຼາຍ ອື ການຊື້ການຂາຍໜຶ່ງມັນກໍງ່າຍຂຶ້ນ ຊິເອົາຂອງໄທວ່າຊິເອົາຂອງຈີນ ມັນມີໝົດທຸກຢ່າງ ເອີ ງ່າຍ ກໍຄວາມສະດວກສະບາຍກໍຫຼາຍຂຶ້ນ ຂໍໃຫ້ແຕ່ມີເງິນແມ່ນບໍ່ ເອີ ຄັນບໍ່ມີເງິນນີ້ແ ປວ່າບໍ່ຄັກລະເນາະ ເອີ ເຄື່ອງຂອງນີ້ມັນກໍ ວ່າກໍຊິຫຼາຍກວ່າບ້ານເຮົາກ່ອນ ຫຼາຍກວ່າອົດສະຕຣາເລຍກ່ອນ ແພງບໍ່ເຄື່ອງຂອງ ເອີ ມັນກໍບໍ່ແພງ ມັນກໍເຄື່ອງຂອງສຸດແຕ່ເຮົາມັກ ເຮົາຊິເອົາຈັ່ງໃດ ມີໝົດ ອື ມີ ມີທຸ ກຢ່າງຄືທີ່ເຮົານີ້ແຫຼະ ແຕ່ມັນຫາກຂອງດີແດ່ ຂອງບໍ່ດີແດ່ ແຕ່ມາທາງຈີນແດ່ ມາທາງໄທແດ່ ສຸດແລ້ວແຕ່ ເຄື່ອງໄຟເຄື່ອງຫຍັງກໍຄືກັນ ຂອງຈີນນີ້ຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ຫາກເຂົາວ່າໃຊ້ມັນບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແຕ່ມັນກໍຖືກຕ່າງ ກັນ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ຄັນຫາກເຮົາປະມານ 200 ທີ່ເຮົານີ້ ອື ເຂົາຢູ່ພຸ້ນກໍຂາຍ 7-80 ທໍ່ນັ້ນ ໂອ ຂອງຈີນຄືກັນ ແຕ່ວ່າເຮັດວຽກມັນບໍ່ຄືກັນໄດ໋ ອັນຢູ່ເມືອງລາວເຮັດໝົດມື້ 8 ຊົ່ວໂມງໄດ້ 120 ບາດ ຢູ່ນີ້ມັນໄດ້ 150 ພຸ້ນໄດ໋ ມັນ ມັນບໍ່ຄືກັນ ກັບ ກ່ຽວກັບນ້ຳເງິນນ້ຳແຮງນີ້ແຫຼະ ເອີ ເລື່ອງລັບຈ້າງລັບວາຍນີ້ກໍລຳບາກແດ່ ມີແຕ່ຜູ້ລັບເໝົາບໍ່ໄຄແດ່ ລະຜູ້ໄປໃຊ້ແຮງງານ ລັບຈ້າງນີ້ກໍບໍ່ເຖິງ 100 ດອນຕິ ເດືອນໜຶ່ງ ໂອ ເດືອນໜຶ່ງບໍ່ເຖິງ 100 ດອນ ກະແປວ່າຢູ່ກິນ ຍາກແຫຼະ ຄັນບໍ່ຮອດ 100 ດອນຕໍ່ເດືອນ ສ່ວນຫຼາຍນັ້ນມີແຕ່ຄົນເຮັດເອົາສ່ວນໂຕໝົດ ອື ເໝົາບໍຫຍັງບໍຫັ້ນ ເຂົາກໍໄດ້ເງິນດີ ແຕ່ໄປເປັນລູກຈ້າງເຂົານີ້ມັນບໍ່ໄຫວດອກ ມີແຕ່ໄປລັບຈ້າງ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍໄປລັບຈ້ າງ ຂາຍຂອງຂາຍຫຍັງ ຢູ່ shop ຢູ່ຫຍັງນີ້ ກໍມີຢູ່ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າທ່ານໄປທ່ຽວລາວນີ້ນະ ຫຼາຍບ່ອນນີ້ ວ່າບ່ອນໃດຄັກກວ່າໝູ່ ມ່ວນກວ່າໝູ່ ເອີ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ ຂ້ອຍກໍວ່າຫົງສາທີ່ດີກວ່າໝູ່ ຈຸໝູ່ເຂດເມືອງຊຽງຮ່ອນ ທັ ງບັນຕັ້ງໄຊຍະບູລີຂຶ້ນໄປຫາຊຽງຮ່ອນນີ້ ຫົງສານີ້ອາດຈະຂຶ້ນກວ່າໝູ່ ອັນກ່ຽວກັບຫົງສານີ້ວ່າບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງທ່ານນີ້ລະ ທ່ານໄປເບິ່ງຮອຍຕີນເກົ່າ ຫຼືວ່າໄປເຫັນໝູ່ຄູ່ພໍ່ແມ່ນີ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເ ນາະ ບໍ່ແມ່ນບ້ານເກີດຂ້ອຍ ຫົງສານະ ເມືອງໃກ້ຄຽງກັນຊື່ໆ ເອີ ຄັນໄປເຫັນແລ້ວເປັນແນວໃດ ໄປເບິ່ງ ຕົວ ຍົກຕົວຢ່າງ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໄປພົບພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ພໍ່ແມ່ອ້າຍນ້ອງ ລູກຫຼານ ຫຼືວ່າ ໝູ່ເພື່ອນທັງຫຼາຍນີ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ ເອີ ກໍ ອື ເຫັນໜ້າກັນກໍ ເອີ ດີໃຈຢູ່ ແຕ່ຫາກມັນເນາະ ເຂົາກໍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ ຢູ່ບ້ານເຂົາກໍທຸກຍາກແດ່ ແຕ່ດີກວ່າເກົ່າ ກໍບໍ່ກັ້ນເຂົ້າເທົ່ານັ້ນ ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ ແຕ່ເຂົາພໍຢູ່ພໍກິ ນ ເລື່ອງເງິນເລື່ອງທອງນີ້ເຂົາບໍ່ມີທີ່ຫາ ທີ່ບ້ານທາງຊຽງຮ່ອນພຸ້ນເທນະ ເຂົາກໍຂາຍຜັກຂາຍໝີ່ເລັກໆນ້ອຍໆ ພໍໄດ້ເງິນຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນ ຊື້ຜ້າຊື້ຄົວໃຫ້ລູກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນບໍ່ມີໃຜລວຍຫຼາຍດອກ ຄົນລວຍກະ ບໍ່ມີຮອດ 10 ຄົນດອກຢູ່ຕາມນັ້ນ ເອີ ຄົນລວຍກໍລວຍສົມຄວນຢູ່ ພວກມີປ້ອມນ້ຳມັນ ນ້ຳມັນ ອື ພວກມີອູ່ລົດອູ່ຫຍັງກະລວຍຢູ່ ອອກຈາກ ອັນນ່າ ແຂວງໄຊຍະບູລີຖິ່ນເດີມຂອງຕົນ ລະຂ້າມຊາຍແດນມາປະເທດໄທແລ້ວ ແມ່ນວ່າເຂົ້າ ເຂົ້າໄປບ່ອນໃດເນາະ ປະເທດໄທ ເຂົ້າສະເຫຼີມພະກຽດ ອັນຫຍັງ ຈັງຫວັດນ່ານ ໂອ ຈັງຫວັດນ່ານ ເອີ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໄປທ່ຽວໃສ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຂຶ້ນເມືອຊຽງລາຍ ຂຶ້ນໄປແມ່ສາຍ ອັນນັ້ນລະກະຂຶ້ ນໄປສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ໂອ ສາມສີ່ມື້ ສີ່ມື້ແລະກັບລົງມາ ຄັນວ່າໄປຮອດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ບໍ່ໄດ້ຊື້ຄຳມານຳ ໄດ້ບໍ່ ມີແຕ່ເອົາຄຳໄປຖິ້ມກະ
ທີ່ເອົາຄຳໄປຖິ້ມ ເອີ ມື້ ມື້ກີ້ລືມຖາມວ່າ ຕອນໄປລາວຫັ້ນນະ ໄປຢາມຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໄປເຫັນໝູ່ເພື່ອນນີ້ ແມ່ນວ່າໄດ້ເອົາເງິນແຈກຢາຍເຂົາເຈົ້າຫຼາຍບໍ່ ຄັນສິໃຫ້ຫຼາຍເດີ ເຮົາກໍບໍ່ພໍດອກ ມັນເອົາໄປເປັນເປກໍບໍ່ ພໍ ອື ພໍກໍໃຫ້ຢູ່ ຄົນເລັກຄົນນ້ອຍ ເອີ ພໍໄດ້ຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ຊື້ຊີ້ນຊື້ປາລາບກິນເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ອື ບໍ່ເຖິງວ່າຈະເອົາໃຫ້ເປັນໄປລົງທຶນລົງຮອນດອກ ໂອ ປັນຄົນເລັກຄົນນ້ອຍ ອື ສອງສາມຮ້ອຍບາດ ອື ພໍຊື້ຂະໜົມເຂົ້າຕົ້ມ ເອີ ເຂົ້ າຕົ້ມຂະໜົມຫື້ເດັກນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ ມັນບໍ່ໄຫວລະ ຄັນຊິໃຫ້ໝົດຄົນໝົດບ້ານພີ່ນ້ອງໝົດທີ ມັນຕ້ອງຖືກລັອດໂຕລາງວັນທີໜຶ່ງຈັກ 10 ເທື່ອ ຈັ່ງ ຈັ່ງ ຈັ່ງຊິພໍ ແມ່ນບໍ່ ເອີ ພໍກໍພໍດຳນ້ອຍຄົນໃດ ອື ພີ່ນ້ອງເຮົາກໍຫຼາຍ ພີ່ນ້ອງເຮົາກໍຫຼາຍ ໂດ ພີ່ນ້ອງທາງເມຍກໍ ໂອ ເອີ ແລ້ວນະທີ່ວ່າໃນ ໃນຕອນມາໄທແລ້ວຫັ້ນນະ ມາເບິ່ງທຽບເທົ່າຄວາມຈະເລີນຂອງຝັ່ງຂວາແມ່ນ້ຳຂອງກັບຝັ່ງຊ້າຍ ຄືຝັ່ງລາວກັບຝັ່ງໄທແລ້ວ ມັນແຕກຕ່າງກັ ນບ່ອນໃດເນາະ ແຕກຕ່າງແທ້ໆນະ ແຕກຕ່າງທີ່ວ່າຂອງບ້ານເມືອງເຂົາຈະເລີນ ຖະໜົນຫົນທາງ ເປັນບິວດອກບິວດິງຫຍັງເຂົາກໍໃຫຍ່ໝົດ ແຕ່ເຮົາມັນມີບິວດິງໃຫຍ່ຫຍັງ ອື ແລະຖະໜົນກໍ ກໍເກືອບໆຈະສ່ຳກັນ ແລ້ວ ຖະໜົນກໍ ແຕ່ຫາກເລື່ອງຕະຫຼາດຕະເລ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຂາຍຂອງຂົບຂອງກິນນີ້ ລາວອາດຈະຄືຂຶ້ນກວ່າ ເອີ ແລ້ວກໍລາວແພງກວ່າ ແລ້ວກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າມາທ່ຽວໄທນີ້ນະ ອັນນ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານນະທຽບເ ທົ່າໃຫ້ຮູ້ຈັກນີ້ ກໍຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມແດ່ວ່າ ກ່ຽວກັບໂຮງພະຍາບານເດ້ ໂຮງໝໍປົວຄົນນີ້ສິ ມັນແຕກຕ່າງກັນບໍ່ ໃນບ່ອນທີ່ທ່ານໄປນີ້ນະ ຢູ່ລາວກັບໄທນີ້ຫວາ ເອີ ເຈົ້າ ຢູ່ລາວຫັ້ນ ດຽວນີ້ນັ້ນ ລາວມັນ ເຂົາວ່າເຂົາ ເຮັດອັນຫຍັງ ເຮັດບັດຄືໄທນ່າ ບັດ 30 ບາດຮັກສາທຸກໂລກນີ້ນ່າ ເອີໆ ແລ້ວກໍ ໝໍເລີຍບໍ່ມີເງິນ ແລ້ວໝໍບໍ່ໃຄ່ດູແລແລ້ວ ເຂົາວ່າດຽວນີ້ ແລ້ວຄົນ ຄົນທີ່ອັນໄປຮຽນໝໍມາກໍ ລັດຖະບານກໍບໍ່ຮັບ ບໍ່ຮັບເຂົາທຳງານ ບາດນີ້ເ ຂົາພວກຮຽນຈົບມາກະເສຍເງິນໄດ໋ ກະໜີໄປທຳງານກຸງເທບໝົດ ໂອ້ ພວກນີ້ກະໄປທຳງານກຳມະກອນໝົດ ແຕ່ເພາະວ່າເຂົາທີ່ຮັບເຂົາທຳງານບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີເງິນ ລັດຖະບານບໍ່ຈ່າຍໃຫ້ເຂົາ ກະແປວ່າ 30 ບາດປົ ວໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ເຮັດໃຫ້ນາຍໝໍນີ້ໜີໝົດ ເພາະວ່າບໍ່ມີລາຍໄດ້ ແລ້ວກະຍ້ອນທີ່ວ່າປະຊາຊົນປົວຟຣີ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າບໍ່ມີໝໍປົວແລ້ວ ປະຊາຊົນຊິເປັນແນວໃດ ຊິບໍ່ຕາຍບໍ ນັ້ນແຫຼະ ລົງໄທນັ້ນແ ຫຼະ ຄັນລົງໄທມັນກະໄດ້ໄປເສຍເງິນແຫຼະ ເອີ ເສຍເງິນ ຄົນທີ່ບໍ່ມີກໍນອນຕາຍຢູ່ເຮືອນນີ້ກະແລ້ວ ບາດຕາຍໄດ້ກະມີຟືນເຜົາຢູ່ບໍ ອື ເຜົາໄຟເຜົາມັນເນາະນະ ປະຊາຊົນຊ່ອຍກັນ ເອີ ແຕ່ລັດຖະບານບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບປະຊາຊົນແລ້ວ ເພາະວ່າລັດຖະບານກໍບໍ່ມີເງິນຈ່າຍເດ້ ເພິ່ນກໍມີບັນຫາຫຼາຍວ່າຊັ້ນເນາະ ເອີ ພວກຄູພວກຫຍັງກໍ ຍັງ ເຂົາກໍໄດ້ກິນເງິນຢຶດໆຢອດຢອນ ອື ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຕາມກຳນົດ ລາງເດືອນກໍໄດ້ ລາງເດື ອນກໍບໍ່ໄດ້ ອັນສິ່ງ ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບເງິນດາວເງິນເດືອນຂອງນາຍຄູນີ້ ແມ່ນແທ້ບໍ່ ເພາະວ່າເບິ່ງຕາມເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານ ອັນນ່າ ເພິ່ນໂຄສະນາຫັ້ນວ່າ ວັນຄອກວັນຄູມາຫຍັງ ກະນາຍຄູກະມີລາຍ ໄດ້ດີ ຖານະດີຂຶ້ນ ອັນໃດກໍດີໝົດນີ້ ອັນສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ມັນຕົງກັນຂ້າມ ແມ່ນແທ້ບໍ່ ໂອ້ ຜູ້ ຜູ້ທີ່ເວົ້ານີ້ມີຢູ່ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດເຂົາກໍຈົ່ມຄືກັນ ໂອ້ ຄືຫຼານຂ້ອຍໄປເປັນຄູຜູ້ໜຶ່ງ ຄູສອງຄົນນີ້ ຫຼານ ຫຼານໂຕກັບຫຼານໃພ້ ຫຼານໃພ້ນັ້ນ ທຳ 7 ປີແລ້ວ ໄດ້ເງິນເດືອນຈັກເດືອນ ໂອ້ ກໍຍາກເນາະ ລາອອກ ລາອອກປີນີ້ແລ້ວ ແຕ່ຫຼານ ຫຼານຂ້ອຍແທ້ຫັ້ນ ລາວໄດ້ເຂົ້າກ່ອນແລ້ວ ໄດ້ເປັນຄູກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ຫາກໍໄດ້ເງິນຕາມທີ່ສັນຍາກັນຢູ່ທຸກເດືອນຢູ່ ແລ້ວກ່ ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ທີ່ວ່າຊາບວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ມັນແຫ້ງແລ້ງແທ້ໆ ປູກຝັງຫຍັງກໍບໍ່ໄດ້ ນ້ຳຫ້ວຍນ້ຳຮ່ອງກະແຫ້ງນີ້ ອັນນີ້ມີຄວາມຈິງບໍ່ ມີຄວາມຈິງ ມັນຮ້ອນນະ ມັນມີຄວາມຈິງ ມັນເປັນ ແນວໃດ ອືມ ຝົນກໍຕົກ ຕົກຢຶດໆຢອນໆ ບໍ່ ລາງ ລາງທິດກໍຕົກ ລາງທິດກໍບໍ່ຕົກ ລາງທິດກໍຕົກໜ້ອຍດຽວ ທີ່ນ້ຳກໍບໍ່ພໍໃຊ້ ອືມ ພວກມີນ້ຳເໝືອງນ້ຳຝາຍດີກໍໃຊ້ໄດ້ດີຢູ່ ແຕ່ພວກທີ່ບໍ່ມີນ້ຳເໝືອງ ແລະ ຖ້ານ້ຳຟ້ານັ້ນກໍແມ່ນຊິບໍ່ ໄດ້ກິນດອກ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ກິນດອກປີນີ້ ແລ້ວບາດວ່າຂ້າມມາໄທແລ້ວ ນ້ຳໃນຂອງພວກຂະເຈົ້າເປັນແນວໃດຊັ້ນນະ ນ້ຳພາກເໜືອຄືກັນ ແຫ້ງຄືກັນ ເຂົາມີ ເຂົາມີຊົນລະປະທານດີດຸ ເຂົາມີແດມມີຫຍັງດີດຸ ໂອ້ ມີ ຄອກມີເຂື່ອນ ມີຫ້ວຍມີຮ່ອງ ຕັນນ້ຳໄວ້ ເອີ ເຂົາກັ້ນນ້ຳໄວ້ໃຊ້ຍາມຂາດເຂີນເດ້ ບ້ານເຮົາມັນມີຫຍັງນີ້ ໝົດເມືອງຊຽງຮ່ອນນະ ມີສອງເຂື່ອນນະ ກະພວກຢູ່ທາງເໜືອເຂື່ອນກະບໍ່ມີຫຍັງໃຊ້ ມີແຕ່ທາງໃຕ້ເຂື່ອນ ກະໄດ້ໃຊ້ຢູ່ ເຂົາກໍ ໄດ້ກິນຢູ່ພວກນີ້ກໍ ແລ້ວອີກແນວໜຶ່ງນີ້ ທ່ານອາດຈະເປັນຄົນລາວຄົນທຳອິດບໍ ທີ່ໄປເຫັນໜ້າໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນລິກໄນຢູ່ຊຽງຮ່ອນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນໃຫຍ່ບໍ ເອີ ວ່າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄຊຍະບູລີ ລະມີບ່ອນດ ຽວຫັ້ນແຫຼະ ໄຊຍະບູລີໃຫຍ່ນະ ແຕ່ຫາກຍົກສ້າງມາໃໝ່ຫັ້ນ ກໍບໍ່ ບໍ່ແນ່ວ່າຈະໃຫຍ່ກວ່າ ເພາະວ່າຢູ່ໃນໂລກນີ້ນີ້ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດ ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຍຸບ ຫຼືວ່າ ປິດໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນໂຄ ຫຼືວ່າຖ່ານຫີນລິກໄນ ຖ່ ານຫີນຫຍັງກະຢ່າ ເພາະວ່າມັນສົ່ງມົນລະພິດອອກມາຫຼາຍນະ ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນ ລະກະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍ ຕາຍຍ້ອນຈັ່ງຊີ້ ລະໃນເມື່ອທີ່ທ່ານວ່າໄປເຫັນຢູ່ເມືອງລາວ ມັນ ມັນ ມັນມີໂຮງງານ ອາ ຖ່ານຫີນ ລິກໄນນີ້ນະ ທ່ານ ທ່ານເຫັນມັນປັ່ນຄວັນອອກມາຫຼາຍບໍ ເອີ ກໍມັນກະທຳມະດາ ເຂົາກໍແປງທໍ່ຂຶ້ນສູງ ກະເໝືອນຕັ້ງສີ່ຄືກັນລະ ແຕ່ຄວັນກໍຫຼາຍຢູ່ ເຂົາກໍແປງທໍ່ຂຶ້ນສູງອາກາດພຸ້ນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ມັນໄດ້ມາກະທົບກະເທືອນ ກັບປະຊາຊົນ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ ແລ້ວກໍຖາມທ່ານວ່າ ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າແນວໃດ ກ່ຽວກັບໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນລິກໄນທີ່ຊຽງຮ່ອນນີ້ ອື ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ເຂົາວ່າຫຍັງເດ ເຂົາກໍເປັນຄົນບ້ານນອກຄອກນາຫັ້ນ ຮູ້ບໍ່ເຖິງ ການ ເຂົາກໍບໍ່ວ່າຫຍັງ ເຂົາກໍ ບໍ່ໄດ້ວ່າສາເຫດເປັນໄປເປັນມາ ຈັ່ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານີ້ ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ວ່າຫຍັງ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ລະ ທາງໃນຈະ ຈະເປັນຈັ່ງໃດ ເອີ ກ່ຽວກັບເຂື່ອນແຕກຢູ່ພາກໃຕ້ວາງໜຶ່ງນີ້ເດ ເຂົາເ ຈົ້າເວົ້າຫຍັງວ່າຫຍັງບໍ ເອີ ເຂື່ອນແຕກທີ່ອັນເຂື່ອນນ້ຳນ້ອຍພຸ້ນນະ ເອີ ເອີ ເຂົາກໍວ່າເຂົາກໍຊ່ອຍກັນຢູ່ ເຂົາກໍເກັບເງິນກັນຊ່ອຍກັນ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢ້ານບໍວ່າ ຄັນມາສ້າງເຂື່ອນ ສ້າງນັ້ນຢູ່ໃນຖິ່ນຖານ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າລະ ມື້ໜຶ່ງມັນຊິແຕກຖ້ວມຫົວ ທາງນັ້ນຍັງບໍ່ມີຈັກເຂື່ອນເດີ້ ທາງນັ້ນ ທາງຊຽງຮ່ອນ ຊຽງລົມນີ້ບໍ່ມີຈັກເຂື່ອນເນາະ ເອີ ມີ ມີອັນດຽວກະເຂື່ອນ ຊຽງລົມມີອັນໜຶ່ງ ຊຽງຮ່ອນມີອັນໜຶ່ງ ໃຫຍ່ບໍ ແຕກ ໆກໍໝົດໄປຫຼາຍພັນຄົນກັນແຫຼະ ຄັນມັນແຕກ ເຂື່ອນ ເຂື່ອນດິນທຳມະດາເດ ແຕ່ວ່າຄື ຄືປະຊາຊົນບໍ່ຢ້ານບໍ ເຂົາກໍໜີໄປສ່ວນຫຼາຍແລ້ວນະ ເຂົາໜີຂຶ້ນເທິງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ໂອ ໜີອອກຈາກເຂື່ອນ ເອີ ໜີ ພວກກ້ອງເຂື່ ອນ ເຂົາກໍໜີອອກໄປຈັດຫຼາຍແລ້ວ ໂອ ກໍແປວ່າຜູ້ໃດກໍຢ້ານແດ່ເນາະ ເຂົາກໍວ່າບໍ່ໝັ້ນໃຈ ເອີ ເອົາດິນຖົມຊື່ໆເດ ແຕ່ວ່າດິນຖົມກະຢ່າ ຢູ່ບ້ານເກົ່າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ Belgrave ນັ້ນ ເຂື່ອນບັກສູງໆພຸ້ນ 61 ແມັດບໍ ທີ່ວ່າເປັນ ເຂື່ອນ ເຂື່ອນຂີ້ດິນດາກຊື່ໆ ມັນຊາວ ສາມສິບ ສີ່ສິບ ຫ້າສິບປີລະ ມັນຄືບໍ່ເຫັນເປັນຫຍັງ ບໍ່ຮົ່ວບໍ່ແຕກ ລະຢູ່ Tasmania ກໍແຮ່ງສູງກວ່ານີ້ ມັນເກືອບ 100 ປີ ລະກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ນີ້ເປັນຫຍັງປະຊາຊົນລາວເຂົາເຈົ້າຢ້ານ ກໍກັນໄວ້ຫັ້ ນແຫຼະ ແຕ່ມັນ ມັນ ແຜ່ນດິນໄຫວບໍຫຍັງບໍວ່າ ເຮົາ ແມ່ນແຫຼະ ມັນຊິເກີດອັນຕະລາຍ ແຕ່ວ່າມັນຢູ່ຊື່ໆ ມັນກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ເຂົາກໍໄດ້ມາເປັນ 20 30 ປີແລ້ວ ລະກ່ຽວກັບທີ່ວ່າການໄປຫຼິ້ນລາວໄປຫຼິ້ນໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມື້ໃ ດຊິໄປອີກ ຄອຍຟັງກ່ອນ ມື້ໃດວ່າງ ປີໜ້າປີໃນບໍວ່າ ຄັນວ່າບໍ່ມີທາງໄປທາງໃດກໍ ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ກໍໄປ ໂອເຄ ຈັ່ງໃດກໍຢາກຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວການໄປທ່ຽວລາວທ່ຽວ ໄທຂອງທ່ານນີ້ໃຫ້ຊາບນຳ ຂໍຂອບໃຈ ເອີ ໂອເຄ ໂອເຄ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ໂອເຄ ບາຍບາຍ ບາຍ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ